ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນ ອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມ ຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຄຳວ່າ ກິນແບບໃດຮ່າງກາຍກໍເປັນແບບນັ້ນ ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ເປັນຄວາມຈິງ ເພາະທຸກຄົນຕ່າງກໍຊອກຫາອາຫານທີ່ດີໆ ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່ອາຫານທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າດີນັ້ນ ບາງ ຄັ້ງກໍບໍ່ດີສະເໝີໄປ ເພາະອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນຈະເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບກໍເປັນໄດ້ ມີອາຫານຈຳພວກໜຶ່ງທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ ອາຫານບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຫຼື ອາຫານຂີ້ເຫຍື້ອ ເປັນອາຫານທີ່ແຊບຖືກປາກ ມີຄ່າຈ ຳນວນມະຫາສານ ແຕ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍປານໃດ ເພາະເສັ້ນໃຍພືດ ແລະ ວິຕາມິນຖືກກຳຈັດອອກໄປເກືອບໝົດແລ້ວ ເດັກນ້ອຍທີ່ກິນອາຫານປະເພດນີ້ເປັນປະຈຳ ຮ່າງກາຍຈະບໍ່ສົມບູນ ສ່ວນຜູ້ໃ ຫຍ່ທີ່ກິນເປັນປະຈຳ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເຫື່ອບໍ່ມີແຮງ ຖ້າກິນຫຼາຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍໄດ້ອີກດ້ວຍ ທ່ານຜູ້ຟັງອາດຈະເວົ້າວ່າ ອ້າວ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ກິນໜາ ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນວ່າ ອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ສຸຂະພາບນີ້ມີຫຍັງ ແດ່ ຊະນິດທຳອິດຄື ນ້ຳຕານ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ນ້ຳຕານທີ່ຢູ່ໃນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມນັ້ນມີຫຼາຍປານໃດ ນ້ຳອັດລົມ 1 ກວດ ມີນ້ຳຕານ 11 ບ່ວງຊາ ແຕ່ລະມື້ທ່ານດື່ມນ້ຳອັດລົມຈັກກວດ ກະແລັມ 1 ກ້ອນ ມີນ້ຳຕານ 8 ບ່ ວງຊາ ກະແລັມໝາກກ້ວຍທີ່ເອີ້ນວ່າ Banana Split 1 ຖ້ວຍ ມີນ້ຳຕານ 25 ບ່ວງຊາ ຂະໜົມເຄັກຊັອກໂກແລັດ 1 ກ້ອນ ມີນ້ຳຕານ 15 ບ່ວງຊາ ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງກິນນ້ຳຕານໃນຮູບແບບອື່ນໆ ເຊັ່ນ ແຈ່ວກິນສົ້ມ ແລະ ອາຫານຫວາ ນອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ ຢ່າລືມວ່າ ນ້ຳຕານ 1 ບ່ວງໃຫ້ປະລິມານແຄລໍຣີ 20 ແຄລໍຣີ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າໃນແຕ່ລະມື້ທ່ານໄດ້ຮັບນ້ຳຕານຫຼາຍປານໃດ ຕໍ່ໄປນີ້ຄືອາຫານວ່າງ ອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍຈຳນວນຫຼາ ຍ ປະປົນຢູ່ໃນອາຫານປະເພດນີ້ ການກິນອາຫານວ່າງກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານແຕ່ລະຄາບ ຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານຂອງເຮົາ ອາຫານແຕ່ລະຄາບຄວນຫ່າງກັນ 5 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບຍ່ ອຍອາຫານໄດ້ພັກຜ່ອນ ເຮັດໃຫ້ຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີ ອາຫານວ່າງມັກຈະມາພ້ອມກັບເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ ເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ມີສານອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ອາຫານສ່ວນຫຼາຍທີ່ຄົນອື່ນ ຜະລິດມາໃຫ້ບໍລິໂພກຈະມີນ້ຳຕານ ແລະ ໄຂມັນ ເຊິ່ງບໍ່ເໝາະສົມຕໍ່ສຸຂະພາບ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຂະໜົມຫວານ ມັນ ເຄັມຕ່າງໆ ຂະໜົມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ພະລັງງານຫຼາຍ ແຕ່ ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັ ດໃຫ້ຕຸ້ຍ ແລະ ເປັນທີ່ມາຂອງພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ ນອກຈາກນີ້ ອາຫານບໍ່ມີຄຸນຄ່າຈະບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຂົ້າໜົມ ຫຼື ອາຫານວ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາກ່ອນນີ້ ແຕ່ມີຢູ່ໃນຮູບແບບອື່ນ ເຊັ່ນ ຜັກ ໝາກໄມ້ ທີ່ເຮົານຳເອົາ ມາຈືນ ຫຼື ອົບແຫ້ງ ເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານເສຍໄປ ຕົວຢ່າງ ໝາກມ່ວງ ໝາກມ່ວງນີ້ມີຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານ ແຕ່ເມື່ອນຳມາດອງກໍຈະມີການເພີ່ມ ມີການໃສ່ນ້ຳຕານ ໃສ່ສານກັນບູດ ແລະ ສານອື່ນໆທີ່ເກີ ດຂຶ້ນຈາກການໝັກດອງ ຕໍ່ມາກໍຄືໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ແລະ ມື້ນີ້ກໍຈະເວົ້າເຖິງເລື່ອງນີ້ອີກ ເພາະເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍ ເມື່ອເຮົາເອົ າໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳຕານໃນຈຳນວນທີ່ເທົ່າກັນມາປຽບທຽບກໍຈະເຫັນວ່າ ໄຂມັນມີປະລິມານພະລັງງານຫຼາຍກວ່ານ້ຳຕານ 2 ເທົ່າ ໄຂມັນ 1 ກະລາມ ໃຫ້ພະລັງງານ 9 ແຄລໍຣີ ສ່ວນນ້ຳຕານຈະໃຫ້ພະລັງງານ 4 ແ ຄລໍຣີເທົ່ານັ້ນ ຢ່າລືມວ່າໄຂມັນເປັນອາຫານທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຕ່ຳ ແຕ່ໃຫ້ພະລັງງານສູງ ອາຫານບາງປະເທດໃນບ້ານເຮົາຜ່ານການຈືນ ຫຼື ຜັດ ຫຼື ປະສົມນ້ຳມັນໃນປະລິມານຫຼາຍ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ອາ ຫານທີ່ເຮົາກິນໃນແຕ່ລະມື້ວ່າມີນ້ຳມັນຫຼາຍປານໃດ ເຊັ່ນ ແກງໄກ່ເຮົາກໍຈະເຫັນນ້ຳມັນຟູຢູ່ ອາຫານຈືນທຸກຢ່າງມີໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນແປ້ງທີ່ເຮັດຂະໜົມ ແປ້ງພິດຊາ ນ້ຳສະຫຼັດ ແລະ ກ ະແລມເປັນຕົ້ນ ແຕ່ ອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດຈະມີໄຂມັນໜ້ອຍ ສະນັ້ນການກິນອາຫານຈາກທຳມະຊາດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ບັນຫາຢູ່ທີ່ວ່າເຮົາມັກນຳເອົາຜັກມາຂົ້ວ ຕົວຢ່າງງ່າຍໆກໍຄືຂົ້ ວຜັກບົ້ງ ແລະ ເຕົ້າຫູ້ທອດ ຈາກອາຫານທີ່ແຄລໍຣີຕ່ຳຈະກາຍເປັນອາຫານທີ່ມີແຄລໍຣີສູງທັນທີ ທ່ານຜູ້ຟັງເຫັນແລ້ວວ່າ ອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍຈຳພວກແປ້ງຂາວ ແລະ ຂະໜົມຕ່າງໆ ມັກຈະມີໄຂມັນຫຼາ ຍ ແລະ ປະສົມນ້ຳຕານຫຼາຍ ສະຫຼຸບງ່າຍໆກໍຄື ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ເຮົາຄວນຫຼີກລ່ຽງ ໃຫ້ຫັນມາກິນຜັກສົດ ແລະ ໝາກໄມ້ ກິນອາຫານທີ່ບໍ່ທອດຈະດີກວ່າ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຕະຫຼອດໄ ປຂອງທ່ານ ມື້ນີ້ເວລາກໍໝົດລົງແລ້ວ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ກ່ອນຝົນຈະຕົກມາແຕ່ລະຄັ້ງ ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນຮຸ້ງ ຊຶ່ງເປັນແນວໂຄ້ງເຈັດສີສວຍງາມ ສີຂອງຮຸ້ງມັກຈະຖືກນຳໄປປຽບທຽບກັບຄວາມງາມ ແລະ ສິ່ງທີ່ສວຍງາມຢູ່ສະເໝີ ເຮົາກໍຕ່າງ ຈົດຈຳໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍມາວ່າຮຸ້ງເກີດຈາກອັນໃດ ແມ້ຄົນລາວຂອງເຮົານິຍົມຮຽກວ່າຮຸ້ງກິນນ້ຳກໍຕາມ ສະໄໝເປັນເດັກນ້ອຍຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະບອກພໍ່ກັບແມ່ວ່າໃຫ້ພາໄປຈັບເບິ່ງໂຕຮຸ້ງໄດ້ ຫຼືບໍ່ ເບິ່ງຄືກັບວ່າມັນຢູ່ບໍ່ໄກຈາກທີ່ເຮົາຢູ່ນີ້ເລີຍ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວເຮົາບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງຮຸ້ງໄດ້ ແລະ ຮຸ້ງກໍບໍ່ໄດ້ກິນນ້ຳອີກ ຕາມຫຼັກການທາງວິທະຍາສາດອະທິບາຍວ່າ ຮຸ້ງເກີດຈາກລະອອງນ້ຳທີ່ສະທ້ອນກັບແ ສງຂອງດວງອາທິດ ສຳລັບຄົນທົ່ວໄປອາດບໍ່ຄິດເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຮຸ້ງນອກຈາກຄວາມສວຍງາມ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ເມື່ອເຫັນຮຸ້ງເທື່ອໃດກໍໄດ້ໃຫ້ສຳນຶກເຖິງພາບຂອງໂນອາ ຊາຍຜູ້ລອດ ຊີວິດພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງເຂົາຈາກນ້ຳຖ້ວມໂລກ ເພາະຮຸ້ງຄືສິ່ງທີ່ເຕືອນໃຈເຖິງຄຳສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດໂລກ ເຮົາມາຍ້ອນເຖິງອະດີດກັນຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງ ເມື່ອມະນຸດທຳບາບ ແລະ ຄວາມຄິດ ອ່ານຂອງຄົນໃນສະໄໝນັ້ນມີພຽງແຕ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊຳລະໂລກນີ້ດ້ວຍການໃຫ້ນ້ຳມາຖ້ວມໂລກ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຫັນໃນສະໄໝນີ້ ເຊັ່ນ ການ ຂ້າເດັກນ້ອຍເພື່ອເຜົາບູຊາພຣະທີ່ເຂົານັບຖື ວິຫານຂອງພຣະບາງແຫ່ງມີພິທີທາງສາສະໜາດ້ວຍການສົມສູ່ກັນລະຫວ່າງຊາຍຍິງ ມີຜູ້ຍິງທີ່ທຳໜ້າທີ່ຢູ່ປະຈຳພຣະວິຫານ ການທຳຜິດທຳຊົ່ວຊ້າຢ່າງມາກມາ ຍ ຈົນໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ນ້ຳລົງມາຖ້ວມໂລກ ຫຼັງຈາກນ້ຳແຫ້ງໄປແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຊົງຕັດແກ່ໂນອາຜູ້ທີ່ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງວ່າ ເຮົາຈະຕັ້ງພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາໄວ້ກັບພວກເຈົ້າວ່າ ຈະບໍ່ທຳລາຍມະນຸ ດ ແລະ ສັດທັງປວງໂດຍໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມໂລກອີກແລ້ວ ແລະ ຈະບໍ່ໃຫ້ມີນ້ຳຖ້ວມທຳລາຍໂລກອີກຕໍ່ໄປ ພຣະເຈົ້າຕັດວ່າ ນີ້ແຫຼະເປັນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງພັນທະສັນຍາ ຊຶ່ງເຮົາໃຫ້ໄວ້ລະຫວ່າງເຮົາກັບພວກເຈົ້າ ແລະ ກັບສັດທີ່ມີຊີວິດທັງປວງທີ່ຢູ່ກັບພວກເຈົ້າສືບໄປທຸກຊົ່ວອາຍຸ ຄືເຮົາຕັ້ງຮຸ້ງຂອງເຮົາເອົາໄວ້ທີ່ເມກ ແລະ ຮຸ້ງນັ້ນຈະເປັນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງພັນທະສັນຍາລະຫວ່າງເຮົາກັບໂລກ ເມື່ອເຮົາໃຫ້ມີເມກຢູ່ເທິງແຜ່ ນດິນ ແລະ ມີຮຸ້ງປາກົດຂຶ້ນທີ່ເມກນັ້ນ ເຮົາຈະລະນຶກເຖິງພັນທະສັນຍາຂອງເຮົາທີ່ເຮັດໄວ້ລະຫວ່າງເຮົາກັບພວກເຈົ້າ ແລະ ກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ສັດທັງປວງ ແລ້ວນ້ຳຈະບໍ່ຖ້ວມ ແລະ ທຳລາຍສັດທັງປວງອີກ ເລີຍ ເມື່ອມີຮຸ້ງທີ່ເມກ ເຮົາຈະເບິ່ງທີ່ຮຸ້ງນັ້ນ ເພື່ອລະນຶກເຖິງພັນທະສັນຍານິລັນລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ສັດທັງປວງທີ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ທີ່ຮັກແພງ ຄຳສັນຍານີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຖິງຈະບໍ່ມີ ນ້ຳຖ້ວມທຳລາຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເໝືອນທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາອີກແລ້ວກໍຕາມ ຕາບໃດທີ່ໂລກນີ້ຍັງຢູ່ ລະດູການຕ່າງໆກໍຈະໝູນວຽນປ່ຽນໄປຕາມນັ້ນ ຮຸ້ງທີ່ປາກົດຂຶ້ນທຸກຄັ້ງເປັນສັນຍາລັກບອກວ່າ ຈະບໍ່ມີນ້ຳຖ້ວມ ໂລກອີກຕໍ່ໄປ ຄວາມສຳຄັນໃນຄຳສັນຍານີ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ຮຸ້ງອັນສວຍງາມ ແຕ່ຢູ່ທີ່ຄຳກ່າວຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດ ວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມໂລກອີກ ຮຸ້ງຄືສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດ ຢືນຢັນວ່າພຣະອົງຍັງຮັກພວກເຮົາທັງຫຼາຍຢູ່ສະເໝີ ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນທຳມະຊາດມາເປັນເຄື່ອງໝາຍສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ຮຸ້ງທີ່ເຮົາເຫັນຈຶ່ງເປັນຮຸ້ງແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງ ພຣະອົງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ສິ່ງໃດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັດໄວ້ແລ້ວຈະເປັນໄປຕາມນັ້ນຢູ່ສະເໝີ ຍັງມີຄຳໝັ້ນສັນຍາໜຶ່ງອີກທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊາວໂລກເມື່ອ 2,000 ປີທີ່ແລ້ວ ກໍຄືພຣະອົງຍິນດີໃຫ້ອະໄພແກ່ທຸກຄົນ ແ ມ້ຄວາມຜິດນັ້ນຈະມີມາກມາຍຈັກພຽງໃດກໍຕາມ ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໄປຫາພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບການອະໄພ ແລະ ຍົກໂທດຄວາມຜິດນັ້ນ ຄົນທີ່ຫິວກະຫາຍເຊີນເຂົ້າມາ ໃຜຜູ້ທີ່ມີໃຈປາຖະໜາຈົ່ງມາຮັບນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍອັນໃດເລີຍ ພຣະອົງເຂົ້າມາໃນໂລກນີ້ບໍ່ແມ່ນເພື່ອມາຕັດສິນລົງໂທດໂລກມະນຸດ ແຕ່ມາເພື່ອຈະມອບຊີວິດຄົບຖ້ວນ ສົມບູນໃຫ້ແກ່ມະນຸດທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອ ແລະ ວາງໃຈຢູ່ໃນພຣະອົງ ມີຄົນຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍໃນໂລກນີ້ທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຄຳສັນຍາແຫ່ງຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ ຈົນເຖິງວັນນີ້ຄຳສັນຍານີ້ກໍຄົງມີຢູ່ ສຳລັບຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູແລ້ວ ເຮົາກໍມີຄຳສັນຍາໜຶ່ງທີ່ລໍຄອຍໃຫ້ເປັນຈິງຈັກວັນໜຶ່ງ ກໍຄືການກັບມ າໃນໂລກນີ້ຂອງພຣະເຢຊູອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງຕັດໄວ້ວ່າ ເຮົາຈະມາໃນໄວໆນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແມ່ນແລ້ວ ເມື່ອເຖິງເວລາໂລກນີ້ຈະໄດ້ຮັບການຊຳລະລ້າ ງເສຍໃໝ່ໃຫ້ເປັນໂລກທີ່ບໍ່ມີການບາບໃດໆ ແລະ ເຮົາຈະຢູ່ກັບພຣະອົງຕະຫຼອດຊົ່ວນິລັນ ເພາະສະນັ້ນ ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຫຼຽວເຫັນສາຍຮຸ້ງທີ່ມີສີສວຍສົດງົດງາມຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ຂໍໃຫ້ລະນຶກສະເໝີວ່າ ນັ້ນຄືສີແ ຫ່ງຄວາມຮັກ ແລະ ຫ່ວງໃຍຂອງພະເຈົ້າ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາ ທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳ ຖາມ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ

P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ